ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າໃນອອສເຕຣເລຍໄດ້ພັດທະນາວິທີເຮັດໄຮໂດຣເຈນຈາກການໃຊ້ນ້ຳທະເລໂດຍປາສະຈາກຂະບວນການແຍກເກືອອອກຈາກນ້ຳທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ສິ່ງນີ້ສາມາດເປັນຂີດໝາຍຄວາມກ້ າວໜ້າໃໝ່ໃນການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນທີ່ສະອາດຈາກແຫຼ່ງທີ່ອຸດົມສົມບູນ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈູລີ ທາໂບ ນັກຂ່າວ VOA ມີລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງ ບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັ ນດັບຕໍ່ໄປ
ໄຮໂດຣເຈນເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນ ແລະ ອຸດົມສົມບູນທີ່ນັບມື້ນັບຖືກເອົາມານຳໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຊ້ແລ່ນລົດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຜະລິດໄຟຟ້າເພື່ອໃຊ້ໃນການເຮັດອາຍອຸ່ນແກ່ບ້ານເຮືອນ ແລະ ທຸລະກິດ ຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ວ່າ ໄຮໂດຣເຈນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂລກແມ່ນໄດ້ມາຈາກເຊື້ອໄຟຟອສຊິລ ເຊິ່ງສ້າງອາຍຄາບອນໄດອອກໄຊທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຫຼາຍລ້ານໂຕນໃນແຕ່ລະປີ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໄຮໂດ ຣເຈນທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ ໄຮໂດຣເຈນສີຂຽວ ສາມາດຜະລິດໄດ້ໂດຍພະລັງງານທົດແທນ ເຊັ່ນ ພະລັງງານລົມ ຫຼື ແສງຕາເວັນ ໂດຍບໍ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນອອກມາ ແລະ ໃນປັດຈຸບັ ນນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຈີ Royal Melbourne ຫຼື RMIT ໃນອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ພັດທະນາວິທີເຮັດໄຮໂດຣເຈນສີຂຽວໂດຍກົງຈາກນ້ຳທະເລ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເອົາມັນໄປຜ່ານຂະບວນການແຍກເກືອອອກຈາກນ້ຳ ເຊິ່ງເ ປັນຂະບວນການທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແລະ ມີອາຍຄາບອນທີ່ເປັນມົນລະພິດ ທ່ານ ນາເຊຍ ມາມູດ ເປັນຮອງອະທິການບໍດີ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT ທ່ານໄດ້ລົມກັບ VOA ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ the reserves that we have for fresh water there very ຊັບພະຍາກອນສະຫງວນທີ່ພວກເຮົາມີໄວ້ສຳລັບນ້ຳຈືດ ມັນມີຈຳກັດຫຼາຍ ແລະ ເພື່ອຜະລິດໄຮໂດຣເຈນ 1 ກິໂລກຣາມ ພວກເຮົາຕ້ອງການນ້ຳຢູ່ 10 ກິໂລກຣາມ ເມື່ອໂລກກຳລັງປະເຊີນກັບວິກິດ ການນ້ຳຈືດທີ່ນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນໃນລະດັບນັ້ນແມ່ນບໍ່ສາມາດຍືນຍົງໄດ້ ທ່ານ ມາມູດ ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT ທີ່ Melbourne ກ່າວ ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ So we need to find alternative ways we searched for over 7 years and we found that ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາທາງເລືອກອັນອື່ນ ພວກເຮົາໄດ້ຊອກຫາມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 7 ປີ ແລະ ພວກເຮົາພົບວ່ານ້ຳທະເລແມ່ນທາງເລືອກທີ່ ດີທີ່ສຸດ ເມື່ອທີມງານເກັບເອົານ້ຳທະເລມາ ພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ເຄື່ອງແຍກສານເຄມີດ້ວຍໄຟຟ້າ ຫຼື ອີເລັກໂທຣໄລເຊີ ເພື່ອແຍກນ້ຳອອກໂດຍກົງໃຫ້ກາຍເປັນອາຍອອກຊີເຈນ ແລະ ໄຮໂດຣເຈນ ທ່ານ ມາມູ ດ ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ອີກວ່າ There's no other possibility at the moment that we can decarbonize our society ບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ອັນອື່ນໃນປັດຈຸບັນທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ອາຍຄາບອນໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາໝົດໄປໄດ້ ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່ າເທັກໂນໂລຈີຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມກ້າວໜ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໄຮໂດຣເຈນທີ່ສະອາດ ແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງຄະນະລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ທີ່ກ້າວໄປຫາອະນາຄົດຂອງພະລັງ ງານທີ່ສະອາດກວ່າ ຂະນະທີ່ມີຫຼາຍປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ຄົ້ນຫາມັນ ເພື່ອໃຫ້ມັນເປັນແຫຼ່ງນ້ຳມັນທາງເລືອກ ທ່ານນາງ ຊຸນນີຕາ ຊາຈາພອລ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຫ້ອງການເທັກໂນໂລຈີດ້ານເຊວໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດ ທ່ານນາງໄດ້ໂອ້ລົມກັບ ວີໂອເອ ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ countries are recognizing that in order to meet their climate goals ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຮັບຮູ້ວ່າ ເພື່ອຈະໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດິນຟ້າອາກາດຂອງຕົນໄດ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໂມເລກຸນທີ່ບໍ່ມີຄາບອນ ໄຮໂດຣເຈນກໍສະໜອງຄວາມອະເນກປະສົງອັນນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ທ່ານ ມາມຸດ ແລະ ທີມງານຂອງເພິ່ນ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນຈຳນວນພວກນັກ ວິທະຍາສາດຫຼາຍຄົນເພີ່ມຂຶ້ນ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໂຄງການລິເລີ່ມໄຮໂດຣເຈນ ທີ່ມີການປະດິດສ້າງໃໝ່ ໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຍືນຍົງສຳລັບໂລກໄດ້ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ ວີໂອ ເອ ພາກພາສາລາວ